كېلىشتە بەرگەن ئازغىنە نەرسىلەر بىلەن تۇرمۇشنى قامدايتتى ئەگەر كارۋانلار رازى قىلغۇدەك نەرسە بەرمىسە ئۇلار كارۋانلارنىڭ يولىنى توسايتتى ئەبۇ زەر تەخەللۇسلۇق جۇندۇب ئىبنى جۇنادە بۇ قەبىلە پەرزەنتلەردىن biri edi u aqlining o'tkirligi yiroqni ko'rarligi bilan boshqalardan alohida farqlanib turadi u qavmining

ئەبۇ زەر ئۆز يېزىسىدىكى ۋاقتىدا مەككىدە ئاشكارا بولغان پەيغەمبەرنىڭ خەۋەرلىرىنى ئاڭلىدى ۋە ئىنىسى ئەنەسكە سەن مەككىگە بېرىپ ئۆزىنى پەيغەمبەر ۋە ئاسماندىن ماڭا ۋەھىي كېلىدۇ دېگەن بۇ ئادەمنىڭ خەۋەرلىرىنى ئىگىلىگىن ۋە ئۇنىڭدىن ئاڭلىغانلىرىڭنى ماڭا يەتكۈزگىن دەپ ئېۋەتتى ئەنەس مەككىگە بېرىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىلەن ئۇچراشتى ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلاپ قايتىپ

ئۇ مۇھەممەد توغرۇلۇق بىرەر كىشىدىن سورىمىدى چۈنكى سورالغۇچى ئۇنىڭ دوستىمۇ ياكى دۈشمىنىمۇ ئۇ بۇنى بىلمەيتتى كەچ كىرگىنىدە ئۇ مەسچىتكە بېرىپ ياتتى ئۇ يەردىن ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ ئۆتۈپ بۇ كىشىنىڭ بۇ يەرلىك ئەمەسلىكىنى بىلدىدە ئۇنىڭغا ھەي ئادەم بىزنىڭ قېشىمىزغا كەل دېدى ئەبۇ زەر ئۇنىڭ بىلەن ماڭدى ۋە ئۇنىڭ ئۆيىدە قونۇپ قالدى ئەتىسى ئۇ ئوزۇق خالتىسىنى ۋە تۇلۇمىنى ئېلىپ بىر بىرىدىن گەپ سورىمايلا مەسچىتكە قايتىپ كەلدى ئۇ ئىككىنچى كۈنىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالامنى تونۇماي ئۆتكۈزدى كەچتە مەسچىتكە بېرىپ ئۆز ئورنىدا ياتتى ئەلى ئۇنىڭ قېشىدىن ئۆتۈپ قونالغۇغا قايتىدىغان ۋاقتىڭ بولمىدىمۇ دېدى ئەبۇ زەر ئۇنىڭ بىلەن ئىككىنچى كۈنىمۇ ئۆتكۈزدى ئۈچىنچى كېچىسى بولغاندا ئەلى ماڭا مەككىگە كېلىش سەۋەبىنى ئېيتىپ بەرمەمسەن دەپ سورىدى مەن تەلەپ قىلغان ئىشقا ياردەم بەرسەڭ ۋە شۇنداق قىلىدىغانلىقىڭغا ۋەدە بەرسەڭ دەپ بېرەي دېدى ئەبۇ زەر ئەلى ۋەدە بەردى مەن يىراق جايدىن يېڭى بىر پەيغەمبەر بىلەن كۆرۈشۈپ ئۇنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلاپ بېقىش ئۈچۈن كەلدىم دېۋىدى ئەلىنىڭ چىرايى ئېچىلىپ ئاللاھ بىلەن قەسەمكى ئەلۋەتتە ئۇ ھەق پەيغەمبەر

بىز ئانىمىزنىڭ قېشىغا كەلدۇق ۋە ئۇنى ئىسلامغا دەۋەت قىلدۇق ئۇ مەن دىنىڭلاردىن يۈز ئۆرۈمەيمەن دەپ ئىسلام كەلتۈردى شۇ كۈندىن باشلاپ ئۇ ئائىلە كىشىلىرى پۈتكۈل ۋۇجۇدى بىلەن غىفار قەبىلىسىنى ئىسلامغا چاقىرىشقا كىرىشتى نۇرغۇن كىشىلەر ئىسلامغا كىردى ئۇلار ئارىسىدا نامازلار ئوقۇلدى ۋە ئۇ قەبىلىدىكى بەزى كىشىلەر ھەتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەدىنىگە كەلگىچە كۈتۈپ ئاندىن ئىمان ئېيتىمىز دېيىشتى دە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام مەدىنىگە كەلگەن ھامانلا ئىمان ئېيتىشتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئاللا غىففار قەبىلىسىنى مەغپىرەت قىلسۇن ئۇلار ئىسلامغا كىردى ئاللا ئۇلارنى سالامەت قىلسۇن دېدى تاكى بەدرى ئوھۇد خەندەك غازاتلىرى بولۇپ ئۆتكۈچە ئەبۇ زەر ئۆز قەبىلىسى بىلەن بىرگە ياشاپ شۇنىڭدىن كېيىن مەدىنىگە كېلىپ ئۆزىنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام بىلەن ياشاشقا ئاتىدى

ئوسمان ئۇنى مەدىنىنىڭ يىراق بىر چېتىدىكى رەبزە دەپ ئاتىلىدىغان كىچىك بىر كەنتكە كېتىپ شۇ يەردە ياشاشقا رۇخسەت قىلدى ئۇ بۇ يەرگە كېلىپ دۇنيانىڭ زىب زىننەتلىرىدىن يىراق بولغان ھالدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ۋە ئۇنىڭ ئىككى خەلىپىسىنىڭ يولىنى تۇتۇپ ياشىدى بىر كۈنى ئۇنىڭ ئۆيىگە بىر مېھمان كېلىپ ئۇنىڭ ھېچقانداق بىسات بولمىغان ئۆيىگە

شام پادىشاھى ئۇنىڭغا خىراجەت قىلسۇن دەپ ئۈچ يۈز دىرھەم ئەۋەتكەندە ئەبۇ زەر شام پادىشاھى مەندىنمۇ بەتتەر ئاجىزراق بىرەرنى تاپالمىغانمىدۇ دەپ بۇ پۇلنى قايتۇرۇۋەتتى ھىجرىيەنىڭ ئوتتۇز ئىككىنچى يىلى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسالام ئاسمان زېمىن ئەبۇ زەردىنمۇ سەمىمىيرەك بىرەرنى كۆرۈپ باقمىدى دەپ تەرىپلىگەن زات ئەبۇ زەر ئاللاھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ئاللانىڭ ئەجەل ئەلچىسىگە جاۋابەن بۇ دۇنيادىن ئۆتتى.